۽ ملائڪن چيو ته تنهنجي پالڻهار جي حڪم کان سواء نه لهندا آهيون، جيڪي اسان جي آڏو آهي ۽ جيڪي اسان جي پويان آهي ۽ جيڪي انهن جي وچ ۾ آهي، تنهن جي سڀ خبر ان کي آهي ۽ تنهنجو پالڻهار وسارڻ وارو ناهي.